ການຖອນໂຕຂອງເຄນຢາອອກຈາກສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ກຳລັງຈະກາຍມາເປັນຄວາມຈິງ ປະທານາທິບໍດີ ອູຮູຣູ ເຄນຢາຕາ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈະພິຈາລະນາສອງຂໍ້ສະເໜີຜ່ານສະພາ ເພື່ອໃຫ້ເຄນຢາ ຖອນອອກຈາກສານອາຍາສາກົນ ທ່ານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອິດທິພົນຈາກການລົ້ມແຫຼວຂອງ ICC ເພື່ອປະຕິຮູບ ທີ່ຈະໃຫ້ການນັບຖືຄວາມເປັນອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດຂອງການເປັນສະມາຊິ ກໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆ Our choices are the basis of how we will steer our country to its destiny as a sovereign state ປະທານາທິບໍດີ ເຄນຢາຕາ ກ່າວວ່າ ທາງເລືອກຂອງເຮົາເປັນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ເຮົາຈະຫັນປ່ຽນທິດທາງປະເທດໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທີ່ເປັນປ ະເທດປົກຄອງຕົນເອງ ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ມາຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໃນການເລືອກຢ່າງເສລີຈາກອິດທິພົນພາຍນອກ ປັດຈຸບັນນີ້ ໂລກເຕັມໄປດ້ວຍສົງຄາມ ທີ່ເປັນແຮງໃຈໂດຍ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຢາກຂູດຮີດເອົາຊັບພະຍາກອນຂອງບັນດາປະເທດເອກະລາດ ປະທານາທິບໍດີ ເຄນຢາຕາ ກ່າວວ່າ ICC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂາດຄວາມບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ເວ ລາພົວພັນກັບເຄນຢາ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຟຣິກາອື່ນໆ ທີ່ຮັບຮູ້ໃນສິ່ງດຽວກັນ ທ່ານກ່າວວ່າ ເຄນຢາໄດ້ເປັນແຊມປຽນຂອງສະຖາບັນໂລກາພິວັດໃນຄວາມທ່ຽງທຳ ແລະ ຄວາມນັບຖືແກ່ປະເທດອະທິປະ ໄຕ ອັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຕິດຕາມຫາຫຼາຍກວ່າຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ເປັນພຽງແຕ່ໂລກຊື່

ເຄນຢາບໍ່ແມ່ນປະເທດອາຟຣິກັນທຳອິດທີ່ຊອກຫາທາງຖອນໂຕອອກຈາກ ICC ໃນເດືອນຕຸລາ ປະທານາທິບໍດີ ເປຍ ນູຣຸນຊີຊາ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບູຣຸນດີຖອນອອກຈາກ ICC ແຕ່ວ່າລັດຖະບານບູຣຸ ນດີກ່າວວ່າ ສານນີ້ເປັນເຄື່ອງມືຂອງບັນດາປະເທດອຳນາດ ເພື່ອໃຊ້ລົງໂທດບັນດາຜູ້ນຳທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມປະເທດຕາເວັນຕົກ ປະເທດແກມເບຍໄດ້ປະກາດຄ້າຍຄືກັນ ພາຍໃຕ້ການຮັບໃຊ້ອັນຍາວນານຂ ອງປະທານາທິບໍດີ ຢາຢາ ຢາເມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະລາໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍທ່ານ ອາດາມາ ບາໂຣ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ຈະຢູ່ໃນ ICC ຕໍ່ໄປ ອາຟຣິກາໃຕ້ກໍໄດ້ຖອນອອກຄືກັນ ໂດ ຍທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຜູກມັດມີການຂັດແຍ້ງ ແລະ ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີກັບຮ່າງກົດໝາຍຍົກເວັ້ນທາງການທູດ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ແຄຢັດຕາ ໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ອອກປາກອອກສຽງຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເ ທດອາຟຣິກາພາກັນຮ່ວມໃຈກັນຖອນອອກຈາກ ICC ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່ ແຕ່ສານກໍແມ່ນໄດ້ສຸມຈິດໃຈໃສ່ບັນດາປະເທດອາຟຣິກັນບໍ່ສະເໝີກັນ ນອກນັ້ນ ສານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເພີ່ມການກວດສອ ບຢ່າງພິຖີພິຖັນດ້ວຍອຳນາດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA